ທ່ານເປັນອາການທີ່ບໍ່ຮູ້ບໍ່ເຫັນກ່ຽວກັບການກິນອາຫານການກິນ ທີ່ຕ້ອງການການປິ່ນປົວອັນຮີບດ່ວນຫຼືບໍ່? ຄົນໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີ ໂດຍສະເພາະຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ມາຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີຢ່າງຖາວອນ ໄດ້ຮັບກຳລັງຈິດກຳລັງໃຈໃຫ້ໄປຫາເອົາການຄ້ຳຈູນດູແລ ສຳລັບອາການຜິດປົກກະຕິກ່ຽວກັບກ ານກິນອາຫານການກິນຕ່າງໆ ການດູແລຄ້ຳຈູນນີ້ເລີ່ມຂຶ້ນແລ້ວໃນຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ເອງ ໂດຍມີມູນນິທິ Butterfly Foundation ເປັນຜູ້ສະໜັບສະໜູນ ຈາກ 10 ຄົນຂອງຄົນໃນປະເທດ Australia ມີຄົນໜຶ່ງທີ່ເປັນຄົນທີ່ໃນຊີວິດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າມີ ຄວາມປະສົບກັບອາການອັນບໍ່ປົກກະຕິໃນການກິນອາຫານການກິນ ແຕ່ຫຼາຍຜູ້ຫຼາຍຄົນບໍ່ຮູ້ກ່ຽວກັບທີ່ວ່າພວກເຂົາເຈົ້າມີບັນຫານັ້ນ ຍ້ອນວ່າອາການດັ່ງກ່າວບໍ່ເປັນດັ່ງອາການ Anorexia ຫຼື Bulimia Anorexia ແມ່ນອາການທີ່ຈ່ອຍທີ່ ຜອມເທົ່າໃດກໍຍັງວ່າບໍ່ຈ່ອຍບໍ່ຜອມ Bulimia ແມ່ນທີ່ຢາກຫຼຸດນ້ຳໜັກຂອງຮ່າງກາຍລົງມາກມາຍ ຍານາງ Phoebe ອາຍຸ 23 ປີ ຈົດຈຳໄດ້ວ່າໃນຄັ້ງໜຶ່ງ ໃນໄວການເປັນເດັກຂອງຍານາງທີ່ປະເທດສິງກະໂປ ຍານາງເຫັນມີອ າຫານການກິນອັນໃຫຍ່ໂຕອັນໜຶ່ງມາກມາຍ ທີ່ແມ່ເຖົ້າຂອງຍານາງເປັນຜູ້ຄົວ ແລະ ກະຕຽມໄວ້ ແຕ່ໃນຫວ່າງບໍ່ດົນນານແລ້ວນີ້ ການນຶກຄິດເຖິງຍາມຮັບປະທານອາຫານຂອງຄອບຄົວຂອງຍານາງນັ້ນ ແມ່ນ ເປັນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຍານາງຢ້ານກົວ ເກືອບ 10 ປີມາແລ້ວ ຍານາງຢູ່ກິນຢູ່ໃນກຸງເພີດ ລັດ Western Australia ປະເທດ Australia ແລະ ຍານາງເປັນອາການ Anorexia ແລະ Bulimia ທີ່ຍານາງພົ້ນດີໄດ້ ແຕ່ກໍກັບຄືນມາເປັນໃໝ່ອີກ ຍານາງເວົ້າວ່າ ພໍ່ແມ່ຂ ອງຍານາງມີຄວາມຍາກຊາທີ່ຈະເຂົ້າຈິດເຂົ້າໃຈສິ່ງທີ່ເປັນກັບຍານາງ ຄອບຄົວຂອງຍານາງໂຟເບຍົກຍ້າຍມາຢູ່ໃນກຸງເພີດຢ່າງຖາວອນ ໃນເມື່ອຍານາງໄດ້ອາຍຸພຽງແຕ່ 9 ປີເທົ່ານັ້ນ ໃນອາຍຸ 12 ປີ ຍານ າງເລີ່ມຫຼຸດການກິນອາຫານການກິນ ຍ້ອນຍານາງມີຄວາມຍາກຊາທີ່ຈະເຂົ້າກັນກັບຄົນອື່ນໆ ໃນໂຮງຮຽນຂອງຍານາງເອງ ຍານາງຄິດວ່າຍານາງບໍ່ຄືໝູ່ຄືກອງ ທ່ານທີເຈ ຈົດຈຳໄດ້ວ່າຕົນບໍ່ຖືກຕ້ອງກັບປ ະເທດ Australia ທີ່ຕົນເຂົ້າມາຢູ່ຢ່າງຖາວອນ ທີເຈມີອາຍຸ 26 ປີ ທ່ານມີອາຍຸພຽງແຕ່ 5 ຂວບ ເມື່ອທ່ານມາຢູ່ໃນນະຄອນ Melbourne ລັດ Victoria ປະເທດ Australia ຈາກປະເທດແຂກສີລີລັງກາ ທ່ານເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ ທ່ານໄປໂຮງຮຽນ ເມື່ອທ່ານພົວ ພັນກັບນັກຮຽນຄົນອື່ນ ທ່ານຮູ້ສຶກມີຄວາມອັບອາຍ ແລະ ທ່ານພຽງແຕ່ຢາກເຂົ້າກັບນັກຮຽນອື່ນໆໄດ້ ແລະ ທ່ານເຫັນວ່າວິທີອັນງ່າຍດາຍທີ່ສຸດ ແມ່ນປົກປິດການທີ່ທ່ານເປັນຄົນສີລີລັງກາ ທ່ານເລີ່ມມີຄວາມຫ່ວ ງໃຍກ່ຽວກັບຮູບຮ່າງຂອງທ່ານ ເມື່ອໄດ້ອາຍຸ 17 ປີ ເມື່ອທ່ານຮຽນຢູ່ໃນຂັ້ນມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ທ່ານບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າຍ້ອນຄວາມຫ່ວງໃຍນັ້ນ ທ່ານເລີ່ມຫຼຸດນ້ຳໜັກລົງ ແລ້ວຮູບຮ່າງຂອງທ່ານກໍປ່ຽນແປງຢ່າງ ແຮງດ້ວຍ ແມ່ ແລະ ນ້ອງສາວຂອງທ່ານສາມາດເຮັດໃຫ້ທ່ານຫັນໄປປຶກສາກັບທ່ານໝໍ ການປຶກສາກັບທ່ານໝໍນັ້ນເຮັດໃຫ້ກວດຮູ້ເຫັນວ່າທ່ານເປັນອາການທີ່ບໍ່ນຶກບໍ່ຝັນ ທ່ານເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ ນັ້ນເປັນຄັ້ງແລກໆ ທີ່ ທ່ານໄດ້ຍິນຄຳທີ່ວ່າ anorexia nervosa ແລະ ຮູ້ກ່ຽວກັບອາການອັນຜິດປົກກະຕິກ່ຽວກັບການກິນອາຫານການກິນ ມູນນິທິ Butterfly Foundation ເປັນອົງການຈັດຕັ້ງກ່ຽວກັບການກິນອາຫານການກິນອັນບໍ່ປົກກະຕິ Amalia Trinic ເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານຢູ່ທີ່ Helpline ຂອ ງ Butterfly Foundation ຍານາງເວົ້າວ່າ ໃນຊີວິດຂອງຄົນໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ໜຶ່ງຄົນຈາກ 10 ຄົນ ມີປະສົບການອັນຜິດປົກກະຕິ Amalia Trinic ຜູ້ຊ່ຽວຊານຢູ່ທີ່ Helpline ຂອງ Butterfly Foundation ເວົ້າວ່າ ໃນຊີວິດຂອງຄົນອົດສະຕຣາເລຍ ໜຶ່ງຄົນຈາກແຕ່ລະ 10 ຄົນ ມີປະສົບການກັບການກິນອາຫານຜິດປົກກະຕິໃນການກິນອາຫານການກິນຕ່າງໆ ແລະ ຫຼາຍຄົນບໍ່ເຫັນວ່າພວກເຂົາເຈົ້າມີບັນຫາໃດໆ ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ຕົກຢູ່ໃນກໍລະນີ ອາການທີ່ເວົ້າມາກ່ອນ ນີ້ນັ້ນ ດຽວນີ້ ປະມານໜຶ່ງສ່ວນ 4 ຂອງຄົນທີ່ປະສົບກັບອາການອັນຜິດປົກກະຕິໃນການກິນອາຫານການກິນ ແມ່ນໄດ້ຮັບການດູແລຄ້ຳຈູນທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການ ແລະ ຈຳນວນນັ້ນແມ່ນມີຫຼຸດລົງມາກມາຍ ສຳ ລັບຄົນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງກັບຮູບຮ່າງທີ່ຕ້ອງການ Butterfly Foundation ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ມາຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍຢ່າງຖາວອນ ຈົ່ງເຈາະຈົງໃສ່ ສິ່ງທີ່ຮຽກວ່າ Talking Help ຂອງພວກເພິ່ນ Talking Help ໃຫ້ກຳລັງຈິດກຳລັງໃຈແ ກ່ຄົນໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ໜຶ່ງລ້ານຄົນ ທີ່ເປັນອາການທີ່ບໍ່ດີກ່ຽວກັບການກິນອາຫານການກິນ ຈົ່ງໄປຫາອາການຄ້ຳຈູນດູແລ ໂຄງການ Talking Help ມີ 23 ພາສາ ແລະ ມີກິດຈະການນາຍແປພາສາຂັ້ນແຫ່ງຊາດໄ ວ້ບໍລິການໂດຍບໍ່ຄິດຄ່າຫຍັງ ທັງກໍຖືເລື່ອງລາວ ແລະ ຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ເປີດເຜີຍໃຫ້ຮູ້ນຳ ຄືຖືເປັນຄວາມລັບ TJ ເວົ້າວ່າ ການຟື້ນດີຄືນຈາກອາການອັນບໍ່ດີໃນດ້ານການກິນອາຫານການກິນນັ້ນ ແມ່ນເປັ ນໄປໄດ້ ໂດຍຕ້ອງມີຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນດ້ານການແພດຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານ